ໃນແຕ່ລະປີ ມີຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນການອອກແຮງງານທີ່ຖືກຂົ່ມເຫງ ໃນນັ້ນລວມມີເດັກນ້ອຍ 160 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 5 ຫາ 17 ປີ ອີງຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດ ຈາກອົ ງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ວ່ານີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນສະຫະລັດ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍຄັສ ໄດ້ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດໃໝ່ ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທີ່ຈະໃຫ້ປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ສາມາດກວດຫາ ແລະ ປ້ອງກັນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໄດ້

ການແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນ ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ອີງຕາມທ່ານນາງ ເທຍ ລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຮງງານສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສາກົນ ທ່ານນາງໄ ດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ

ກໍເອົາໄປໃສ່ໃນໝໍ້ໄຟຂອງລົດໄຟຟ້າທີ່ພວກເຮົາມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນລົດຍົນໃນສະຫະລັດນີ້ແມ່ນບໍ່? ເຖິງແມ່ນວ່າ AI ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ແຕ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານກໍເຕືອນວ່າ ມັນຍັງບໍ່ທັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເທື່ອວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງຢູ່ ທ່ານ ແອວແລນ ຈີ ນາ ເປັນອະດີດຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ກວດກາຫ້ອງການດ້ານພາສີ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນສະຫະລັດ ຫຼື CBP ແລະ ປັດຈຸບັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງບໍລິສັດ TC Strategies ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ໂດຍທີ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ CBP ມາ ກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຄື່ອງຈັກຮຽນຮູ້ ແລະ ປັນຍາປະດິດສາມາດນຳມາ ໃນເລື່ອງຕ້ານການນຳສິນຄ້າເຂົ້າມາແຜ່ຜາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ຜະລິດ ຫຼື ເຮັດດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ແຮງ ງານ ຫຼື ແຮງງານເດັກ ທ່ານ ຈີນາ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ

ໃຜຈະກວດສອບໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຮຽນຮູ້ໂດຍປັນຍາປະດິດອັນນີ້ ຖືກຕ້ອງແທ້ຫຼືບໍ່? ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກເທັກໂນໂລຈີແລ້ວ ກໍແມ່ນຄວາມຍິນດີ ອີງຕາມທ່ານນາງ ເທຍ ລີ ເວົ້າ ທ່ານນາງ ລີ ຈາກກະຊວງແຮງງານສະຫະລັດ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ We need governments and companies being willing to take the steps to um ພວກເຮົາຕ້ ອງການໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດຍິນດີທີ່ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນ ເພື່ອໃຫ້ມີກົດໝາຍຮັບຮອງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ມັນ ແລະ ມີການຄວບຄຸມມັນ ຄະນະສະເພາະກິດ AI ມີກຳນົດທີ່ຈະລາຍງານການຄົ້ນພົບຂອງເຂົ າເຈົ້າຕໍ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ ໃນຊຸມເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ບົວສະຫວັນ VOA